ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ພູວົງ ແລະ ສຸພັດຕາ
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້າສູ່ການລາຍງານຂ່າວປະຈຳວັນ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້ ທະນາຄານທຸລະກິດສືບຕໍ່ງົດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົ ນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າລະບົບທະນາຄານ 70% ໃນປີນີ້ ຊາວບ້ານໃນເຂດເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບຫົນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວ ຍຂີ້ຝຸ່ນ ຊາວບ້ານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ທາງການລາວ ແລະ NGO ຫາລືເລື່ອງເພດສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ຂ່າວໂດຍລະອຽດ ລັດຖະບານລາວຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອນຳໄປຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ສ້າງຄ ວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຸ້ມຕົວເອງຫຼາຍກວ່າ 5 ເດືອນ ແລະ ນຳລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ ເຂົ້າລະບົບທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 70% ໃນປີ 2024 ນີ້ ກ່ຽວ ກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ສຽງ ກ່າວວ່າ ເມື່ອເວົ້າລວມທົ່ວປະເທດ ກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈະແຈ້ງວ່າ ມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດໃນປະເທດລາວ ແ ຕ່ເບື້ອງຂອງລັດຖະບານລາວ ກໍຈະພະຍາຍາມໃຊ້ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບຈາກບໍລິສັດ ຂອງຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທີ່ຜ່ານມາ ລາຍຮັບທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່ າງປະເທດເຂົ້າລະບົບທະນາຄານໃນລາວໜ້ອຍຫຼາຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 13 ກຸມພານີ້ວ່າ ທ່ານວ່າ ເຮົາບໍ່ຮູ້ໄດ້ວ່າເງິນຕາຕອນນີ້ ເພິ່ນມີສະພາບຄ່ອງຫຼາຍໜ້ອຍປານໃດ ຫັ້ນນາ ຄືບໍລິສັດລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເນາະ ຄັນເພິ່ນມາຜະລິດ ເລື່ອງການສົ່ງອອກ ເພິ່ນກະຊິມີທັງເງິນຕາເຂົ້າ ແລ້ວກະເບື້ອງຊຳລະຄ່າສິນຄ້າເນາະ ມີການຊື້ຂາຍກັບເພິ່ນ ຍາມເພິ່ນມີລາຍຮັບເປັນເ ງິນຕາ ເພິ່ນກະຊິຂາຍໃຫ້ທະນາຄານນັ້ນນຳ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນກີບໃນການຊຳລະກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງຂອງພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະເງິນກີບເງິນ ດົ່ງ ເງິນກີບເງິນຢວນ ແລະ ເງິນກີບເງິນບາດ ຕິດຕາມການກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳການເງິນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ການແລກປ່ຽນບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ຫຼຸດລົງ ການ ໂອນເງິນດ່ວນຜ່ານບັນຊີ ໂດຍສະເພາະການເປີດບັນຊີການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ແລະ ການເປີດບັນຊີການລົງທຶນ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ ໂດຍມີການລົງທະບຽນບໍລິສັດ ນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ແລະ ການເປີດ ຫຼື ຫັນບັນຊີເງິນຝາກສະເພາະ ມາຮອດວັນທີ 26 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນໄປແລ້ວຈຳນວນ 1415 ບໍລິສັດ ໃນນີ້ບໍລິສັດນຳເຂົ້າຈຳນວນ 335 ບໍລິສັດ ບໍລິສັດສົ່ງອ ອກຈຳນວນ 242 ບໍລິສັດ ແລະ ທັງນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຈຳນວນ 838 ບໍລິສັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສາຂານະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວວ່າ ທະນາຄານທຸລະກິດເກືອບທັງໝົດ ຍັງບໍ່ສາ ມາດສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເຖິງຈະຮັບຮູ້ວ່າຜົນກະທົບຈາກການຂາດເຂີນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມັນຂ້ອນຂ້າງໜັກໜ່ວງ ແຕ່ກະຕ້ອງຈຳເປັນທີ່ຈະບໍ່ຂາ ຍອອກ ສຳລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ທະນາຄານທຸລະກິດເກັບຊື້ໄວ້ນັ້ນ ກໍຈະຈັດສັນແບ່ງໃຫ້ກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳໄປຊຳລະໜີ້ສິນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງກໍຈະຕ້ອງເກັບໄວ້ເປັນ ຄັງສຳຮອງຂອງທະນາຄານ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານຜູ້ນີ້ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ
ໂຕນີ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ແລກເຈົ້າ ເຮົາແລກໃຫ້ແມ່ນໄປຮຽນບໍ ຫຼືວ່າກໍລະນີເຈັບເປັນ ເຮົາຈຶ່ງນຳສະເໜີຫາສຳນັກງານໃຫຍ່ ແຕ່ຖ້າສົມມຸດວ່າຫາກເປັນໂອນໄປຊຳລະສິນຄ້າອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ແມ່ນທາງເບື້ອງທະນາຄ ານເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບແລກໃຫ້ນະເຈົ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ສາຂາແຂວງຄຳມ່ວນ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ສາມາດສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເພາະລັດຖ ະບານລາວກໍປະກາດວ່າ ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານທ່ານນີ້ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ພໍດີມັນຍັງແລກບໍ່ໄດ້ເຈົ້າ ເ ພິ່ນກໍບໍ່ບໍ່ມີແຈ້ງການມາໃຫ້ແລກຫັ້ນນະ ມັນເປັນແບບໃດ ສ່ວນເຈົ້າຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນແຂວງສາລະວັນ ກ່າວວ່າ ດຽວນີ້ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບທະນາຄານທຸລະກິ ດ ຖືວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍສົມຄວນ ເພາະທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂະນະດຽວກັນ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼື ນັກທຸລະກິດເອງກໍຈ ະບໍ່ເຂົ້າໄປແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວ ເພາະບໍ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຫັນໄປແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ຕາມຕະຫຼາດມືດ ຫຼື ແລກນ ຳຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດກັນເອງ ດັ່ງຜູ້ປະກອບການຄົນນີ້ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຫຼາຍທະນາຄານກະຊິເຈີບັນຫາດຽວກັນຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າລູກຄ້າບໍ່ຄ່ອຍນຳເງິນສະກຸນເຂົ້າມາແລ ກໃນທະນາຄານ ມັນກະເລີຍເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສະໜອງເງິນສະກຸນໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຫັ້ນນະຈ້າ ມັນກະເລີຍບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍມີໄດ້ຂາຍ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ໃນທ້ອງຕະຫຼາດມັນມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນບໍຫັ້ນນະ ມັນກະ ເລີຍບໍ່ເຫັນມີເງິນສະກຸນເຂົ້າໃນທະນາຄານ ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ປະຈຳລາວ ກ່າວວ່າ ສາເຫດທີ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເຂັ້ມງວດໃນການ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກະຍ້ອນວ່າຕ້ອງການເກັບເງິນຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ເພື່ອນຳໄປຊຳລະໜີ້ສິນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນຄັງສຳຮອງ ເພື່ອສ້າງສະຖຽນ ລະພາບຂອງເສດຖະກິດການເງິນຂອງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ກຸ້ມການນຳເຂົ້າຢ່າງໜ້ອຍກໍຕ້ອງ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ເພາະໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເກືອບບໍ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ ດີເລີຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ໂດຍສະພາບລວມ ທະນາຄານກາງ ຜູ້ວ່າເພິ່ນກໍມັນດີຂຶ້ນ ເກັບເງິນເຂົ້າຄັງສຳຮອງຫຼາຍຂຶ້ນ ມັນກະຕ້ອງໄດ້ເຮັດລະ ຄືເວົ້າຫຍັງແຈ້ ງວ່າ ຜ່ານມາມັນຫຼວມຫຼາຍເດ ອຳນາດໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ເພິ່ນກໍຕ້ອງຮັດກຸມ ແນວນີ້ ເພິ່ນກໍອັນໃດທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກ ກໍຕ້ອງຍົກເລີກ ອັນໃດທີ່ປ່ຽນແປງ ກໍຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ ໂ ດຍສະເພາະພາກທຸລະກິດ ເຂົາກະມີຜົນກະທົບຢູ່ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ດັອກເຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ກໍໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແຈ້ງການອີກຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເ ທດ ໂດຍມີຂໍ້ສຳຄັນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້ ຫ້າມຄອບຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຖ້າມີກໍໃຫ້ຝາກໄວ້ກັບທະນາຄານ ໃຫ້ໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ ໃຫ້ຕິດປ້າຍສິນຄ້າ ໂຄສະນາຂາຍ ແລະ ຊື້ທຸກຢ່າງເປັນເງິນກີບ ແລະ ນາຍຈ້າງຕ້ອງ ຈ່າຍຄ່າຈ້າງເປັນເງິນກີບ ເຊິ່ງລວມໄປເຖິງ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ໃນໄລຍະນີ້ ຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແຄມທາງ ໃນເຂດບ້ານຫ້ວຍເຕີຍ ແລະ ບ້ານໂນນແ ສງຈັນ ໃນເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ຜົນກະທົບເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນຢ່າງໜັກ ຍ້ອນມີລົດບັນທຸກຂົນດິນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ແລ່ນຂົນດິນທຸກມື້ ແລະ ບໍ່ມີການຫົດນ້ຳຕາມຖະໜົ ນຫົນທາງໃຫ້ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຂີ້ຝຸ່ນງ່າຍຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນກໍເຂົ້າໄປບ້ານເຮືອນຂອງຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ແຄມທາງ ໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂມາເປັນໄລຍະເວລາປະມານ 2 ປີ ແລະ ທາງຂັ້ນບ້າ ນກໍຮັບຮູ້ມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ກໍບໍ່ມີການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຫຼືວ່າແຈ້ງໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ມາແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ ດັ່ງຊາວບ້ານ ບ້ານໂນນແສງຈັນ ໃນເມືອງໄຊທານີ ທ່ານໜຶ່ງ ກ່າ ວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 13 ກຸມພານີ້ວ່າ ສອງປີນີ້ເດືອດຮ້ອນຫຼາຍ ເລື່ອງການຖົມດິນຖົມດອນ ເຮັດປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນນະ ຄວາມຈິງແລ້ວເນາະ ໂດຍສະເພາະຂີ້ຝຸ່ນ ໂອ ລົດບັນທຸກແກ່ດິນນະ ມັນໄປຕ າມທາງຮ່ອມທາງຊອຍ ເປັນຄົນລາວ ຄົນ ຄົນທຸກຄົນນີ້ແຫຼະ ພວກເຂົາມາເຮັດ ອັນຖົມດິນຖົມດອນແຫຼະ ຕາມເບິ່ງສ່ວນຫຼາຍເຂົາບໍ່ຫົດນ້ຳນະ ປະຊາຊົນເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ໂທຫາສິ່ງແວດລ້ອມເລີຍ ໂທແຕ່ຄະນະປົກຄ ອງບ້ານ ຄະນະປົກຄອງບ້ານກໍບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຫຍັງ ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານ ບ້ານຫ້ວຍເຕີຍ ໃນເມືອງໄຊທານີ ທ່ານໜຶ່ງ ກໍກ່າວເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ຊາວບ້ານໃນເຂດນີ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບແຄມທາງ ທີ່ລົດບັນທຸກຂົນດິນແລ່ ນຜ່ານ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງເປັນມາດົນແລ້ວ ຄາດວ່າປະມານ 2 ປີ ຕັ້ງແຕ່ມີໂຄງການຈົກດິນຂາຍ ຊາວບ້ານຕ້ອງອົດທົນ ແລະ ຕ້ອງແສບກິ່ນຂີ້ຝຸ່ນທຸກມື້ ເພາະມີລົດບັນທຸກຂົນດິນແລ່ນທຸກມື້ ໂດຍທາງ ການກໍຍັງບໍ່ທັນມາແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ເດັກນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພາະຕາມເຄື່ອງນຸ່ງ ຕາມຕົນໂຕກໍເປື້ອນຂີ້ຝຸ່ນແດງໄປໝົດ ແມ່ນ ເດືອດຮ້ອນດົນແລ້ວ 2 ປີແລ້ວແຫຼະ ມັນກະ ຂີ້ໄຫງ່ວ່າຊັ້ນສະ ທັງກິນຂີ້ຝຸ່ນ ທັງຍ່າງ ລູກໄປໂຮງຮຽນນີ້ ເຄື່ອງໄປຮອດໂຮງຮຽນນີ້ແດງໝົດເລີຍ ມີທຸກມື້ ລົດບັນທຸກນະ ແກ່ດິນ ເພິ່ນມີໂຄງການຈົກດິນຂາຍແດ່ ອີ່ຫຍັງ ດຽວນີ້ແຫຼະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຊາວບ້ານ ບ້າ ນຫ້ວຍເຕີຍ ອີກຜູ້ໜຶ່ງ ກໍກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ກໍເຫັນລົດບັນທຸກແລ່ນຫຼາຍຢູ່ທຸກມື້ ເຂົາເຈົ້າຂົນດິນເພື່ອເອົາໄປຖົມໃນເຂດດິນຈັດສັນທີ່ຈະໃຫ້ບັນດາພວກນັກທຸລະກິດ ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາລົງທຶນພັດທະນາໃ ນອະນາຄົດ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແຄມທາງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂີ້ຝຸ່ນກັນໜັກ ເພາະຍາມລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານ ຂີ້ຝຸ່ນນີ້ກໍໄງ່ແຮງ ລົດບັນທຸກນີ້ກໍເຫັນແລ່ນຢູ່ ກໍຫຼາຍໆ ໂອ ກໍໄງ່ເດີເນາະ ເອີ ຢູ່ໃກ້ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນນະ ໄດ້ຍິນວ່າເພິ່ນເຈົ້າເຮັດໂຄງການດິນຈັດສັນ ເຂົາຈະຂົນດິນຂົນຫຍັງໄປຂຸມດິນຈັດສັນນະ ຖົມນັ້ນຖົມນີ້ນະ ສຳລັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງໄຊທານີທ່ານ ໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ຮັບຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕ້ອງແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍໃຫ້ໄປແຈ້ງໄປເຕືອນບັນດາຄົນຂັບລົ ດບັນທຸກໃຫ້ແກ້ໄຂ ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນກໍຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫົດນ້ຳເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນ ຈັກແຫຼະ ອັນນີ້ບໍ່ຮູ້ຄືກັນເຂົາເດ ອັນນີ້ເຮົາບໍ່ຮູ້ ໄດ້ແຈ້ງບ້ານກ່ອນ ເຂົ້າຫາບ້ານເດກ່ອນນະ ບ້ານກໍໄປແຈ້ງໄປເຕືອນ ເຂົ າກໍຊິໄປໃຫ້ຫົດນ້ຳຫົດຫຍັງແຫຼະ ທຳມະດາເຂົາແລ່ນໃກ້ບ້ານມັນກໍຊິແກ້ຕົວະ ມັນຈັ່ງໃຫ້ຫົດນ້ຳຫົດຫຍັງຕົວະ ສ່ວນລາຍລະອຽດບໍລິສັດລົດບັນທຸກຂົນດິນທີ່ແລ່ນຜ່ານເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນເມືອງກໍຍັງບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດເທື່ອວ່າແມ່ນຂອງບໍລິສັດໃດ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນຫາລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານເສັ້ນທາງບ້ານຊາວບ້ານໃນລາວ ເພື່ອຂົນສົ່ງດິນ ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນຕໍ່ສຸຂ ະພາບປະຊາຊົນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍແຫ່ງມາຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນວ່າຖະໜົນຫົນທາງໃນລາວຕາມເຂດບ້ານຂອງຊາວບ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເປັນທາງດິນແດງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນທາງປູຢາງເທື່ອ ແລະ ຍັງມີຂຸມ ມີບວກຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວເທື່ອ ມີແຕ່ການແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະດູແລ້ງກໍເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານຮັບຜົນກະທົບໜັກໃນເລື່ອງບັນຫາຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເມື່ອເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນກໍເກີ ດບັນຫາທາງເປັນຂີ້ຕົມ ລົດແລ່ນສັນຈອນໄປມາຍາກ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຊາວບ້ານ 19 ບ້ານໃນເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເຊັ່ນ ບ້ານປາກພະນັງ ບ້ານຫຼັງຄັງ ບ້ານແສນພັນ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນໜັກຈາກລົ ດບັນທຸກຂົນແຮ່ທາດຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດຂອງລາວມາຫຼາຍປີແລ້ວເຊັ່ນກັນ ເພາະມີລົດບັນທຸກແລ່ນທຸກມື້ ທັງຍາມກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ທີ່ຜ່ານມາຊາວບ້ານກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການແກ້ໄຂ ເບື້ອງຕົ້ນແກ້ໄຂໂດຍການຫົດນ້ຳ ແຕ່ວ່າການຫົດນ້ຳໜ້ອຍເກີນໄປ ຫຼາຍຄົນຕ້ອງອົດທົນຢູ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີບັນຫາສຸຂະພາບ ເປັນຫວັດ ເປັນໄອ ເປັນພະຍາດກ່ຽວກັບປອດອີກ ແລະ ໃນ ຕົ້ນເດືອນມົກກະລາປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊາວບ້ານໃນເຂດບ້ານຂັນໝາກ ບ້ານໂພນຊູ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານຊີມັງ 3 ໃນເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລື່ອງຂີ້ຝຸ່ນ ມົນລະພິດທາງອາກາດ ຈາກລົດ ບັນທຸກແກ່ຫີນແກ່ຊາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າອອກໂຮງງານ ໂດຍສະເພາະຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແຄມທາງ ຂີ້ຝຸ່ນກໍເຕັມເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດກໍບໍ່ເຄີຍມາຫົດນ້ຳຕາມເສັ້ນທາງທີ່ລົດບັນທຸກແລ່ນຜ່ານ ແລະ ຍາມ ກາງຄືນກໍຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງລົບກວນຈາກການຜະລິດໃນໂຮງງານນຳດ້ວຍ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພວມໄດ້ຮັບຜົ ນກະທົບຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍຂອງເພື່ອນບ້ານ ໂດຍທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໄດ້ລົງມາກວດກາຄວບຄຸມຢ່າງຈິງຈັງ ເປັນຕົ້ນ ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຜູ້ໜຶ່ງເຜີຍແຜ່ຄ ລິບວິດີໂອ ເປັນກຸ່ມຄວັນສີດຳລອຍຂຶ້ນເທິງຟ້າ ບໍລິເວນຖະໜົນອາຊຽນ ເຂດບ້ານຂົວຫຼວງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍຫຼັງມີຜູ້ລະບຸວ່າ ກຸ່ມຄວັນດັ່ງກ່າວມາຈາກການຈູດເຜົາກອງຂີ້ເຫຍື້ອຂອ ງຊາວບ້ານ ບໍ່ແມ່ນເຫດການໄຟໄໝ້ແຕ່ຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕໍ່ກັບບັນຫາການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ໂດຍຊາວບ້ານ ຜູ້ໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເພື່ອນບ້ານຂອງລາວຫຼາຍຫຼັງຄາເຮືອນ ຍັງມັກຈູດຂີ້ເຫຍື້ອໃນຍາມແລງ ແລະ ຍາມກາງຄືນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ

ທາງດ້ານຊາວບ້ານອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຍານາງກໍໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກເພື່ອນບ້ານທີ່ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ແຕ່ຍານາງກໍໄດ້ໂອ້ລົມນຳເພື່ອນບ້ານໃຫ້ຢຸດເຊົາຈູດຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວແລ້ ວ ດັ່ງທີ່ຍານາງກ່າວວ່າ ໂອ ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຈູດທຸກຢ່າງກະຂິວເລີຍເນາະ ຍາມລົມພັດມາ ມັນກະຂິວໃຫ້ຊິວ່າເລີຍເນາະ ໂອ ເປັນເພື່ອນບ້ານ ອື ເຂົາຈູດແລ້ວ ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານກໍໄດ້ຮັບຄວ າມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກເພື່ອນບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະພະຍາຍາມແຈ້ງໄປທາງນາຍບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລົງມາກວດກາ ແລະ ຕັກເຕືອນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີການແ ກ້ໄຂແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ

ໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການຫ້າມບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈູດປ່າ ແລະ ຈູດທົ່ງນາ ຮົ້ວສວນຊະຊາຍ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນມົນລະພິ ດທາງອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື PM 2.5 ບໍ່ໃຫ້ເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ໃນໄລຍະລະດູແລ້ງປີ 2024 ຫາກຜູ້ໃດລະເມີດຈະຖືກກ່າວເຕືອນ ຫຼື ຖືກປັບໃໝ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມກັນນີ້ ການຈູດຂີ້ ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ເປັນຄວາມຜິດຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາດຕາ 346 ທີ່ລະບຸວ່າ ບຸກຄົນໃດຫາກປ່ອຍຄວັນ ຝຸ່ນລະອອງ ສານພິດ ຫຼື ລັງສີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂຶ້ນສູ່ອາກາດເກີນມາດຕະຖານທາງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ຈະຖືກປັບໃໝເປັນເງິນ 5 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ ຫຼື ຖືກຕັດອິດສະລະພາບ 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ກໍລະນີຫາກເປັນຕົ້ນເຫດອັກຄີໄພ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍທັງ ໝົດ ເຖິງວ່າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄດ້ມີບໍລິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍມີການເກັບຄ່າບໍລິການເດືອນລະປະມານ 60 ຫາ 70 ພັນກີບຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ຊາວບ້ານຈຳນວນຫຼາຍ ກໍຍັ ງນິຍົມຈູດເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອໃນເຮືອນຊານຂອງຕົນ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນລຳຄານ ແລະ ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບແກ່ເພື່ອນບ້ານນຳດ້ວຍ ອີກທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍບໍ່ໄດ້ເຂັ້ມງວດໃນ ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ພໍເທົ່າໃດ
ວັນທີ 9 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຄະນະສາທາລະນະສຸກສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບສູນສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແມ່ຍິງໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ປຶກສາຫາລືຮັບຟັງທັດສ ະນະຄະຕິຂອງຄູຕໍ່ກັບເພດສຶກສາ ແລະ ເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນການປັບປຸງວຽກງານເພດສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຢູ່ລາວ ເພື່ອຊ່ອຍໄວໜຸ່ມໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກພະຍາດເອດ ພະຍາດຕິດ ຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ການຖືພາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ອີງຕາມຄວາມເວົ້າຂອງຍານາງ ວັນພະນອມ ສີຈະເລີນ ຄະນະບໍດີຄະນະສາທາລະນະສຸກສາ ດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 13 ກຸມພານີ້ວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ດີທີ່ຈະມີການປັບປຸງວຽກງານເພດສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ ຍ້ອນການຮ ຽນການສອນເພດສຶກສາໃນລາວຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງປານໃດ

ຂະນະທີ່ປີ 2023 ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມົກກະລາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ເອດ ໃນປະເທດລາວລາຍໃໝ່ເຖິງ 1,757 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ມີທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ແລະ ປັດຈຸບັນກຸ່ມທີ່ຍັງສ່ຽງທີ່ສຸດກໍຍັງເປັນຊ າຍຮັກຊາຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສູນຕ້ານເອດ ຫຼື ພຕພ ຂອງປະເທດລາວ ດ້ານອະດີດນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ.7 ຈາກນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ ຖ້າວ່າມີການປັບປຸງວຽກງານເ ພດສຶກສາ ມີທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານບໍ່ດີ ຄື ດ້ານດີຈະຊ່ອຍໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ວິທີປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກພະຍາດເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະ ຮູ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ເພື່ອປ້ອງກັນການຖືພາ ແລະ ປະລະການຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍ ດັ່ງທ່ານກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ

ຂະນະທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການຄາດຄະເນໃນປີ 2021 ແມ່ນປະເທດລາວມີການນຳໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດໄດ້ພຽງແຕ່ 53 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດລາວຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມອີກ 17 ສ່ວນຮ້ອຍ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນປີ 2030 ທີ່ລະບຸວ່າອັດຕາການໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດຕ້ອງໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງທຶນປະຊາກອນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ UNFPA ດ້ານຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນກ່າວວ່າ ການປັບ ປຸງວຽກງານເພດສຶກສາຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວິທີປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແບບຖືກຫຼັກການຂອງສາກົນ ດັ່ງຜູ້ປົກຄອງຜູ້ນີ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ
ເປັນເລື່ອງດີ ຕໍ່ໄປກະຊິ ອືມ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ ໃຫ້ຮູ້ເດ້ວ່າ ເພດ ເວລາເພດ ເຂົາຍັງໄວຮຽນໄວໜຸ່ມກັນຫັ້ນນ່າ ເຂົາຮູ້ວິທີປ້ອງກັນ ຮູ້ວິທີແນວໃດ ຖືກຫຼັກການຂອງ ຂອງສາກົນບໍ່ຊື່ສັນ ເລື່ອງມີເພດສຳພັນເລື່ອງຫຍັງນີ້ ແຫຼະ ອັນຊິວ່າ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈາກແຂວງຊຽງຂວາງກໍກ່າວວ່າ ຖ້າວ່າມີການປັບປຸງວຽກງານເພດສຶກສາໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມບໍ່ສ່ຽງຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແ ລະ ພະຍາດເອດສ໌ ດັ່ງຍານາງກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ມັນກໍທຸກໆຢ່າງແຫຼະນ້ອງ ທັງປ້ອງກັນພະຍາດ ແລ້ວກໍທັງເຮົາ ອັນ ເຜີຍແຜ່ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ອັນ ແບບວ່າແຕ່ງງານຢູ່ກັບຜູ້ຊາຍກ່ອນການ ອັນ ແຕ່ງດອງເລີ ຍນະ ມີເຊັກເນາະ ມີຫຍັງ ນອນກັບຜູ້ຊາຍກ່ອນນະ ແລ້ວມັນຕິດພະຍາດຕົວນີ້ແຫຼະ ບໍ່ຮູ້ນະ ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ວິທີນະ ໂດຍ ຕ້ອງຫຼາຍນັກຮຽນເລີຍ ມັນເປັນນັ້ນໄດ້ຮຽນເນາະ ດຽວນີ້ນະ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບກ ານສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ໃນການເຊື່ອມສານເພດສຶກສາແບບຄົບຖ້ວນເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນໃນຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ ເຊັ່ນ ສຸຂະພາບທາງເພດ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະ ເອດສ໌ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ສິດທິເດັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານຢ່າງປອດໄພ ຂໍ້ມູນຈາກກອງທຶນປະຊາກອນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ UNFPA
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຈັດມາສະເໜີທ່ານ ຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດຄອບຄົວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງການ ແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມທີ່ກ ະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຜູ້ປະກອບການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີເອກະສານຮັບຮອງດຳເນີນທຸລະກິດ ແຕ່ຖ້າຈະກູ້ຢືມ ຕ້ອງໃຊ້ຊັບສິນຄ້ຳປະກັນ ໄຊຍາ ມີລາຍງານ
ເມື່ອກາງເດືອນສິງຫາປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 765 ທັບ ທຫຼ ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາປີ 2023 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຈຳນວນ 4,500 ຕື້ກີບ ໃນອັດຕາ ດອກເບ້ຍຄົງທີ່ 2.5 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດບໍ່ເກີນ 6 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນ ະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອການກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອກະ ຈາຍແຫຼ່ງທຶນລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ສະບັບເລກທີ 93 ທັບ ນຍ ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກະດາ ປີ 2023 ໂດຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນນະໂຍບາຍສະໜອງແຫຼ່ງທຶນດອກເບ້ຍຕ່ຳໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອກະຈາຍກ ານປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍແຫຼ່ງທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2023 ຫາ ປີ 2025 ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ທີ່ເຮັດກະສິກຳປູກຝັງລ້ຽງສັດແບບຄອບຄົວ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເປັນວິສາຫະກິດ ສະນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ພຽງພໍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ຄືແຕ່ວ່າເຮົາໄປເບິ່ງອັນຕົວຈິງຂອງເພິ່ນເຮັດຜະລິດຫັ້ນມີຫຍັງແດ່ ສົມມຸດວ່າມັນ ຄັນບໍ່ມີຫຍັງ ສົມມຸດວ່າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເຮົາກະໃຫ້ບໍ່ໄດ້ເນາະ ຫັ້ ນເນາະ ຕົ້ນຫັ້ນນະ ເອີ ມັນບໍ່ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຫຍັງຫັ້ນເນາະ ອ່າ ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກກະເພິ່ນເຮັດແທ້ທຳຈິງຫັ້ນແຫຼະ ເຮົາໄປເບິ່ງສະຖານທີ່ເພິ່ນນະ ເພິ່ນ ໂອ້ ເຮັດແທ້ ເພິ່ນເຮັດລ້ຽງສັດບໍ ປູກຝັງບໍ ເຮັດແທ້ຫັ້ ນນະ ພວກເຮົາກະໃຫ້ໄດ້ ອັນນີ້ກະບໍ່ມີບັນຫາເນາະ ຂອງຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ມັນຈະເປັນ ສ່ວນຫຼາຍລະມັນຈະບໍ່ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເນາະ ມັນຈະເປັນຄົວເຮືອນເຮັດກະສິກຳຫັ້ນນະເນາະ ກໍເລີຍຫຍຸ້ງຍາກວ່າເ ພິ່ນນະບໍ່ມີທະບຽນວິສາຫະກິດເນາະ ອັນຄົວເຮືອນຫັ້ນນະເນາະ ຊາວລາວຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຫາຢູ່ຫາກິນຈາກການປະກອບອາຊີບກະສິກຳປູກຝັງລ້ຽງສັດໃນຄົວເຮືອນ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕື່ມໄ ດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍການຜະລິດໃຫ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມີມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ເທື່ອ ດັ່ງຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງງົວໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມເພື່ ອການກະເສດຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ສຳລັບໃນຕົວເມືອງກໍຈະຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ ບ້ານນອກແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກແຕ່ແຫຼ່ງທຶນຫັ້ນລະ ຖ້າມີແຫຼ່ງທຶນທຸກຢ່າງມີໝົ ດ ມີທີ່ດິນມີຫຍັງມີໝົດ ເງື່ອນໄຂການຂໍສິນເຊື່ອຢູ່ເມືອງລາວນີ້ ໜຶ່ງ ຕ້ອງມີໃບວິສາຫະກິດ ວ່າເຮົາຈະທຳທຸລະກິດອັນໃດ ອັນໃດ ລາຍໄດ້ບໍ ແຜນທຸລະກິດຂອງເຮົາບໍ ເອີ ເຮົາກໍລ້ຽງງົວລ້ຽງຄວາຍນີ້ລະ ລ້ຽງແບ້ ນີ້ລະ ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດວິສາຫະກິດ ຕ້ອງມີໃບວິສາຫະກິດເຂົາຈຶ່ງຈະກູ້ໃຫ້ ປະມານ 10% ນີ້ລະ ຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ມີອັນໃບວິສາຫະກິດ ມີທຶນຕົວໜຶ່ງເຂົາກູ້ປະມານ 3-4% ນະ ແຕ່ຕົວນັ້ນເຮົາຕ້ອງມີທຸລະກິດກ່ຽວກັບກະສິກຳ ໂດຍຕົງ
ຖ້າຫາກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມເງິນເພື່ອການກະເສດ ແຕ່ບໍ່ທັນມີໃບຮັບຮອງວິສາຫະກິດ ກໍສາມາດນຳໃຊ້ໃບຕາດິນ ຫຼື ໃບທະບຽນລົດມາໃຊ້ໃນການກູ້ຢືມເງິນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ ແຕ່ຜູ້ຂໍກູ້ຢືມກໍຈະຕ້ອງປະ ກອບກິດຈະການໃນຂະແໜງການທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມເງິນແທ້ ດັ່ງພະນັກງານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍຕ່ຳ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ກະກູ້ບໍ່ຍາກ ມີແຕ່ເຂົາຈະເອົາອັນນັ້ນນ່ະ ເອກະສານລົດບໍ່ ແລ້ວກະໃບຕາດິນບໍ່ ຄ້ຳປະກັນ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງອັນນັ້ນນ່ະ ລູກຄ້າຕົວຈິງວ່າ ເອີ ເຂົາມີດິນ ເນື້ອທີ່ປະມານຊ່ຳໃດ ແລ້ວກະມີ ອ່າ ບ້ານມີເຮືອນ ມີລົດ ອ່ າ ມູນຄ່າຊ່ຳໃດ ສາມາດປ່ອຍເຂົາໄດ້ຊ່ຳໃດຈັ່ງຊີ້ນະ ຖ້າເຂົາ ເຂົາປ່ອຍໃຫ້ຊາວກະເສດຊ່ຳໃດ ເຂົາຈະປູກມັນຕົ້ນຫຍັງ ແມ່ນໆ ແບບເອກະສານລົດນັ້ນຄ້ຳປະກັນ ຖືວ່າມູນຄ່າສູງກວ່າວົງເງິນກູ້ນະ ຕ້ອງມີໃບ ຕາດິນຫຼັກໆ ເອກະສານລົດ ອ່າ ລົດກະບະບໍ່ ລົດຫຍັງບໍ່ນະ ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ທີ່ສາມາດກູ້ຢືມເງິນໄດ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ ຈຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີສະຖານະ ແລະ ມີເງິນລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍແລ້ ວ ດັ່ງລັດຖະກອນຄູ ແລະ ປະກອບອາຊີບເສີມ ເປັນຊາວກະສິກອນປູກຝັງລ້ຽງສັດແບບຄົວເຮືອນ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ກະສ່ວນຫຼາຍກະ ເປັນທຸລະກິດໃຫຍ່ໆ ຜູ້ເພິ່ນ ເພິ່ນເຄີຍເຮັດຜ່ານມາຊີ້ນະ ມີ ໃບຕາດິນຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ ເອີ ເພິ່ນນຳເຂົ້າຄ້ຳປະກັນ ແຕ່ວ່າສ່ວນເປັນລາຊະການນີ້ກະສ່ວນນ້ອຍ ໂອ ກະບໍ່ຫຼາຍດອກ ເພິ່ນກະໃຫ້ຫັ້ນ ສູງສຸດກະ 8-90 ລ້ານ ເທົ່ານີ້ແຫຼະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ກະຄືນັກທຸລະກິດ ເຈົ້າກໍມີປ້ຳນ້ຳມັນ ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃຫຍ່ໆ ເຈົ້າມີໃບຕາດິນຫຼາຍບ່ອນໄປຄ້ຳປະກັນຫຼາຍໆ ເປັນຕື້ສອງຕື້ໄປແລ້ວ
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍປ່ອຍເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຈະເປັນແນວທາງທີ່ດີ ແຕ່ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຕັດເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນອຸປະສັກໄປ ເປັນຕົ້ນ ການພິຈາລະນາ ໃບຮັບຮອງວິສາຫະກິດ ໂດຍທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຈັດຫາຕະຫຼາດການຄ້າໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນນຳ ທີ່ຜ່ານມາທາງກ ານລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໄດ້ໃນຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ ກະສິກຳ ປູກຝັງ ລ້ຽງສັດ ອຸ ດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຫັດຖະກຳ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ

ເບິ່ງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລ້ວເຮົາກໍຈຶ່ງສາມາດປ່ອຍໃຫ້ ເຈົ້າ
ສຳລັບການຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ແມ່ນມອບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ເພື່ອກະຈາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບັນດາແຂວງ ເຊັ່ນວ່າ ຈຳນວນ 100 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 80 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ສຳລັບແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ບໍ່ແກ້ວ ຫຼວງພະບາງ ຫົວພັນ ໄຊຍະບູລີ ຊຽງຂວາງ ໄຊສົມ ບູນ ວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ການກະຈາຍແຫຼ່ງທຶນລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ກຳນົດອັດຕາດອກເບ້ຍ ເຊັ່ນວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວສະໜອງທຶນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນອັດຕາ ດອກເບ້ຍ 2.5% ຕໍ່ປີ ໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍ່ເກີນ 6% ຕໍ່ປີ ໂດຍມີຂະແໜງການເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບທຶນດັ່ງນີ້ ເຊັ່ນ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍມີການປູກຝັງ ການປູກພືດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ສ່ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ກໍມີການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເຄມີອຸດສາຫະກຳ ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຫັດຖະກຳ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍແມ່ນຂະແໜງການການບໍລິການ ແລ ະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ ມີການບໍລິການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍເງື່ອນໄຂທີ່ຈະສາມາດກູ້ຢືມໄດ້ ຕ້ອງເປັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ມີໃບ ອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ສອດຄ່ອງຕາມຂະແໜງການເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດເອົາໄວ້ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ທະນາຄານທຸລະກິດສືບຕໍ່ງົດຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຂະນະທີ່ລັ ດຖະບານລາວຕັ້ງເປົ້າໝາຍເກັບຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າລະບົບທະນາຄານ 70% ໃນປີນີ້ ຊາວບ້ານໃນເຂດເມືອງໄຊທານີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບຫົນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນ ຊາວບ້ານຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ທາງການລາວ ແລະ NGO ຫາລືເລື່ອງເພດສຶກສາສຳລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກ ະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງ ລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ